SBS Radio ລາວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ມີຊາຍແດນຕິດກັນທາງນ້ຳ ແລະ ທາງບົກ ໃນດ້ານທາງນ້ຳນັ້ນ ແມ່ນຕິດກັບແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເຊິ່ງວ່າມີເຫດການຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕະຫຼອດມາແຕ່ໃດ ແຕ່ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຕຳຫຼວດນ້ຳຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ມອບອຸປະກອນດ້ານແພດໃຫ້ແກ່ທະຫານແຂວງບໍ່ແກ້ ວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຊຶ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຊາບວ່າ ອັນນີ້ເນາະ ທາງເຟສບຸກ ເປັນເລື່ອງເປັນລາວ ຂອງ ຂອງທາງ ທາງລາວເນາະ ເພິ່ນກະໄດ້ລ າຍງານວ່າ ຕຳຫຼວດນ້ຳຢຸນນານຂອງຈີນ ໂດຍຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດຕະເວນທາງນ້ຳ ມົນທົນຢຸນນານຂອງຈີນ ກະໄດ້ນຳຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານອຸປະກອນການແພດ ມອບໃຫ້ແກ່ກອງບັນຊ າການທະຫານແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປ້ອງກັນ ແລະ ກະສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໂດຍພິທີຮັບມອບກໍຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນປະສານລາວ-ຈີນ ບ້ານມອມ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂດຍອຸປະກອນການແພດທີ່ຕຳຫຼວ ດນ້ຳຂອງຈີນນີ້ມອບໃຫ້ທະຫານລາວ ປະກອບດ້ວຍຢາຮັກສາໂຄວິດ-19 300 ກ່ອງ ໜ້າກາກອະນາໄມ KN95 ຈຳນວນ 500 ອັນ ໜ້າກາກອະນາໄມຊະນິດ 3 ຊັ້ນ 3,000 ອັນ ເຈວລ້າງມື ແລະກະອື່ນໆອີກ ຄິດເປັນເງິນກະປະມານ 15,639 ຢ ວນ ຖ້າເປັນເງິນກີບກະປະມານ 23 ລ້ານກີບ ອັນຈຳນວນເງິນນີ້ ຄັນເປັນບາດໄທໄດ້ທໍ່ໃດຫັ້ນ 250 ເຖິງ 300 ກີບຕໍ່ ຕໍ່ບາດເນາະ ຕາມປົກກະຕິນີ້ແມ່ນ ການມອບໝາຍມັນ ມັນຕ້ອງແມ່ນລະຫວ່າງຂັ້ນປະເທດຜ່ານພັກລັດ ເດ້ ອັນ ອັນນີ້ນີ້ ຕຳຫຼວດແຖວຢຸນນານເອົາມາມອບໃຫ້ບໍ່ແກ້ວນີ້ ມັນ ມັນກໍເປັນການຂ້າມໜ້າຂ້າມຕາພັກລັດ ສ່ວນຕົວ ອັນນີ້ກະເຂົ້າໃຈວ່າທາງພາກລັດກະຮັບຮູ້ເນາະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງການມອບອຸປະກອນ ຫຼືວ່ າຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຕຳຫຼວດນ້ຳລາດຕະເວນຂອງ ຂອງຈີນ ກັບທາງທະຫານຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວທີ່ເປັນ ໜ່ວຍລາດຕະເວນຄືກັນ ທີ່ຜ່ານມາກະໄດ້ມີຄວາມສຳພັນເຮັດງານຮ່ວມກັນ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງ ຂອງການລາດຕະເວນຕາມແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ກະເຮັດຢູ່ປະຈຳ ແລະກະທາງຕຳຫຼວດທາງນ້ຳຂອງຈີນນີ້ ກະເຄີຍມອບ ມອບເຮືອລາດຕະເວນໃຫ້ທາງ ທາງລາວຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງຈັ່ງຊີ້ນະ ຟັງທ່ານເວົ້ານີ້ກໍແປວ່າພັກລັ ດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນຮັບ ຫຼືວ່າຮັບຮູ້ແລ້ວ ແລະກະອະນຸຍາດໃຫ້ ທາງການຂອງທະຫານບໍ່ແກ້ວນີ້ ເປັນຜູ້ໄປຮັບເອົາແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະຄືມາ ມາສົ່ງມອບຢູ່ ຢູ່ທີ່ປະເທດລາວ ຢູ່ເມືອ ງຕົ້ນເຜິ້ງນີ້ເນາະ ບ້ານມອມນີ້ເນາະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າເອົາອຸປະກອນດ້ານແພດທີ່ວ່າ ຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ນຳມາມອບໃຫ້ ກະທັງທີ່ວ່າຂັ້ນແຫ່ງຊາດຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາ ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫັ້ນ ກໍຂາດເຂີນຢູ່ແລ້ວ ຊຶ່ງວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ກະມີການ ປະກາດກ້ອງດັງໄປທົ່ວພື້ນແຜ່ນດິນລາວວ່າ ຢາວັກຊີນບໍ່ມີແລ້ວ ເຫຼືອແຕ່ສຳລັບເຂັມທີ 2 ເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບພວກທີ່ວ່າຖືກສັກແລ້ວນ ະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາເຮັດຈັ່ງຊີ້ ເນາະ ອັນນີ້ເຂົ້າໃຈວ່າກະເປັນ ເປັນຄວາມສຳພັນທີ່ເຮັດປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວ ລະຫວ່າງຕຳຫຼວດ ອາ ທາງນ້ຳຂອງ ຂອງຈີນ ກັບໜ່ວຍຕຳຫຼວດທະຫານຂອງເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງນີ້ເນາະ ເພ າະວ່າທີ່ຜ່ານມາກໍເຮັດກິດຈະກຳກັນ ກັນມາຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ແລ້ວ ອັນນີ້ກະເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ແຕ່ ແຕ່ວ່າເປັນສ່ວນທີ່ ທີ່ບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ກໍເລີຍມອບໃຫ້ ບໍ່ແມ່ນການມອບໃຫ້ ອ່າ ລັດຖະບານຕໍ່ລັດຖະບານຈັ່ງຊີ້ ເປັນຄວາມສ ຳພັນຂອງ ຂອງລະດັບໜ່ວຍໃນ ອ່າ ການປະສານວຽກກັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກ່ຽວກັບຢາທີ່ວ່າວັກຊີນ ຕຳຫຼວດນ້ຳຂອງແຂວງຢູນນານເອົາມາມອບໃຫ້ແຂວງບໍ່ແກ້ວນີ້ນະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໜ້ອຍຈະຫຼາຍປານໃດກໍຕາ ມນີ້ ມັນມີຂໍ້ຜູກມັດຫຼືບໍ່ວ່າ ຕ້ອງເອົາໄປໃຊ້ແບບນັ້ນແບບນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າຈຳຕ້ອງໄປສັກໃຫ້ທະຫານຈັ່ງຊີ້ ສັກໃຫ້ປະຊາຊົນ ຕຳຫຼວດບໍ່ໄດ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ມີ ມີ ມີຂໍ້ຜູກມັດບໍ່ເນາະ ທີ່ໄດ້ ໄດ້ມອບເນາະ ບໍ່ແມ່ນວັກຊີນເນາ ະ ເປັນ ເປັນຢາລັກສາກ່ຽວກັບໂຄວິດ 19 ເນາະ ຄັນຢາຮັກສາພະຍາດໂຄວິດ 19 ນີ້ ເພິ່ນໄດ້ບອກແມ່ນຢາຫຍັງບໍ່ ເພາະວ່າມັນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີຢາຮັກສາໂຄວິດ 19 ນອກຈາກວັກຊີນນະ ອັນນີ້ເພິ່ນໄດ້ລະບຸບໍ່ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ ລະບຸເນາະວ່າເປັນຢາຫຍັງ ເປັນຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ 19 300 ກ່ອງເທົ່ານັ້ນເນາະ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບອກຍີ່ຫໍ້ ບໍ່ໄດ້ບອກຊື່ຂອງໂຕ ໂຕຢາໂຕນີ້ເນາະ
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ